कति श्लोकाः अभवन् अं, इदानीम् एकचत्वारिंशत् वा द्विचत्वारिंशत् एकचत्वारिंशत् अभवत् द्विचत्वारिंशत् न अभवत् वा सङ्करो नरकायैव सङ्करो नरकायैव सङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषाम् पतन्ति पितरो ह्येषाम् पतन्ति पितरो ह्येषाम् पतन्ति पितरो ह्येषाम् लुप्तपिण्डोदकक्रियाः लुप्तपिण्डोदकक्रियाः लुप्तपिण्डोदकक्रियाः लुप्तपिण्डोदकक्रियाः मिलित्वा पठामः
नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः इदानीं पदच्छेदं कुर्मः सङ्करो इति अस्ति सङ्करः किं भवति सङ्करः पितरः सङ्करः अनन्तरम् हाँ, नरकाय इव नरकाय एव नरकाय एव नरकायैव नरकाय एव नरकायैव कुलघ्नानाम् एकपदमेव कुलस्य च सर्वमेवमेव पतन्ति पितरः ह्येषां हि एषां हि लुप्तपिण्डोदकक्रियाः एकपदमेव इदानीं पश्यतु सङ्करः नरकाय एव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरः हि येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः सङ्करः इति अस्ति सङ्करः अकारान्त पुल्लिङ्ग प्रथम एकवचनं नरकाय न आय चतुर्थी नरकाय അകാരാന്ത പുല്ലിംഗ ചതുർത്ഥി ഏകവചനം एव नो च अव्ययमस्ति तस्य कोऽपि भेदः नागच्छति चेञ्ज् नास्ति तस्य कुलखनानाम् अकारान्त पुल्लिङ्ग षष्टि बहुवचनम् कुलघ्नानाम् अधिकजनाः सन्ति किल तस्मात् बहुवचनं बालकस्य इति भवति बालकानाम् एवं कुलघ्नानाम् अनन्तरं कुलस्य जानाति चतुर्थी चतुर्थी नास्ति कुलस्य षष्टि बहुवचनं च अव्ययं च इति अव्ययम् पतन्ति पश्यतु पतति इति वयं पठितवन्तः पतन्ति बहुवचनं किमस्ति तद् प्रथमपुरुषः वयं जानीमः किल पत् इति धातु पत् फल् इत्यर्थः पत् पत् ति पतति पत् न्ति पतन्ति परस्मैपदी कर्तरि लट् प्रथमपुरुष बहुवचनं लट् इत्युक्ते किं वर्तमानकालः इत्यर्थः लट् लकारः वर्तमानकालः पितरः बहुवचनमस्ति पिता पितरौ पितरः पश्यतु पितृशब्दः इति अस्ति तत्र पिता इति अस्ति अकारान्तशब्दः नास्ति आ इति अस्ति चेदपि शब्दः कीदृशशब्दः पितृ माता मातृ स्वसा स्वसृ भ्राता भ्रातृ सर्वं ऋकारान्तमस्ति तस्मात् पितृशब्दः ऋकारान्तशब्दः पुल्लिङ्गप्रथम बहुवचनं हि अव्ययम् यदा च एव सर्वम् उक्तवन्तः हि कोऽपि भेदः नास्ति तस्य येषां षष्टि बहुवचनं किल एषा इति अस्ति तस्य एषाम् एतेषाम् एतेषाम् इति अर्थः एषां बहुवचनम् अनन्तरं लुप्तपिण्डोदकक्रियाः बहुवचनमस्ति प्रथम अस्ति प्रथमपुरुषः बहुवचनम् अनन्तरं कि प्रथमपुरुषः न प्रथमाविभक्ति खलु अकारान्त पुल्लिङ्ग प्रथमा बहुवचनं किमपि क्लिष्टं नास्ति तत्र सामान्यपदानि एव इदानीम् अर्थं पश्यामः कुलघ्नानां कुलम् इत्युक्ते किम् വംശഹ കുല കുടുംബം വംശഹ കുലഘ്നാനാം കുലനാശകാനാം കുലഘ്നാനാം ഇത്യുക്തേ കുലനാശകാനാം സങ്കര ജാനീമോ സങ്കര മിശ്രണം സർവേ മിളന്തി സങ്കര ഭവതി ഇത്യുക്തെ മിശ്രണം ഭവതി കുലഘ്നാനാം സങ്കര കുലസ്യ कुलस्य इत्युक्ते कुटुम्बस्य गृहस्य किं भविष्यति तेन नरकाय एव अथवा नाशाय एव नरकं नरकलोकम् इति भवति पापम् एव भवति नरकलोकाय एव भवति वर्णसङ्करविषये पूर्वम् उक्तम् इदानीं कुटुम्बस्य विषये भवति वर्णसङ्करं भवति चेत् വർണ്ണസങ്കരഹ ഭവതി ചേത് കിം ഭവതി ഇതി കുലസ്യ നാശഹ ഭവതി കുടുംബസ്യ നാശക ഭവതി കുടുംബം ഇതി യത് സിസ്റ്റം അസ്തി തത് ഗച്ഛതി തത് നാശഹ ഭവതി ചേത് കിം ഭവതി ലുപ്തപിണ്ടോതക ക്രിയാഹ ലുപ്തം ഭവതി ലുപ്തം ഭവതി ഇത്യുക്തെ ന്യൂനം ഭവതി പിണ്ടക്രിയാഹ പിണ്ട ഉദകം പിണ്ടം ദദാതി കില പിണ്ടം പിണ്ട ഉദകം ഇത്യുക്തെ ജലം पिण्डसमर्पणं कृत्वा जलसमर्पणं करोति तस्य उपरि पिण्डोदकम् इति वदति पिण्डोदकम् इत्युक्ते किं मरणानन्तरक्रियाः मरणानन्तरक्रियाः किमर्थं वयं कुर्मः गृहे कोऽपि मरणं प्राप्नोति पिता माता तेषां श्राद्धम् इति वदति श्राद्धम् इत्युक्ते कः अर्थः श्रद्धया यत् करोति तद् श्राद्धम् श्रद्धा कुतः आगच्छति एकस्य विषये श्रद्धा श्रद्धा इत्युक्ते कः अर्थः मम तस्य विषये बहु श्रद्धा अस्ति एकर्थः अहं सम्यक् श्रद्धया पठामि अन्यर्थः किल श्रद्धा इत्युक्ते भिन्नभिन्न अर्थः अस्ति ट्रान्स्लेशन् कर्तुं न शक्नुमः श्रद्धा इति पदम् कान्सन्ट्रेशन् इति वयं ट्रान्स्लेशन् कुर्मः चेत् न पूर्णं नास्ति अर्धमर्थम तत्र आगच्छति अर्धमत्रम् अर्थं न मिलति श्रद्धा इत्युक्ते कः अर्थः भवति तत्र सामान्यं वयं वदामः चेत् गुरुवाक्ये श्रद्धा इति वदति चेत् कः अर्थः शृणोति केवलं नास्ति किल അനുസരണം കരോതി റെസ്പെക്ട് ഏകം ശ്രദ്ധ ഇത്യുക്തെ കേക്കേ അർത്ഥാ സന്തി ഏകാഗ്രത റെസ്പെക്ട് ശ്രദ്ധാവാൻ ലഭത്തെ ജ്ഞാനം ഇത് വദതി റെസ്പെക്ട് വാ തത്ര തത്ര കിം ഏകാഗ്രത ഇല്ല തത്ര ഏകാഗ്രത ഏകാഗ്രതയാ ശൃണോതി കേവലം ഏകാഗ്രത തത്ര കിഞ്ചിത് ഗൗരവം ദത്വ ശൃണോതി സർവദാ അപ്പൊ ज्ञानं कदा वयं प्राप्तुं शक्नुमः श्रद्धया एव ता सा कीदृशी श्रद्धा केवलं मम कान्सन्ट्रेशन् अस्ति चेत् श्रद्धा न भवति या कापि विद्या भवतु विद्यायाः द्विविधं कार्यं भवति किं किं भवति तद् अनुभवेन एकं विनयः किल यः पठति तस्य किम् आवश्यकं विनयः आवश्यकः सत्यम् अन्यत् किं श्रद्धा आवश्यकी अन्यत् मम उत्तमाय एव सः वदति इति चिन्तनीयम् एतादृशचिन्तनं नास्ति चेत् पठितुं न शक्नुमः पुत्रः अस्ति माता वदति पुत्रस्य समीपं तत्र न गच्छतु इति वदति सः कथं शृणोति श्रद्धया श्रुतवान् चेत् ज्ञानं प्राप्नोति श्रद्धया शृणोति इत्युक्ते कः अर्थः तत्र अनुसरणः अनुसरणं किमर्थम् किम किमर्थम् अनुसरणं करणीयं मिलिट्रि जनाः अपि अनुसरणं कुर्वन्ति किल यदा कमाण्डर् वदति गच्छतु इति वदति गन्तव्यमेव श्रद्धा अस्ति वा न वा भिन्नविषयः तदपि श्रद्धा एव कथं वाक्यस्य उपरि श्रद्धा गच्छति केन कारणेन एकस्य वाक्यस्य उपरि मम वाक्यस्य उपरि अन्येषां श्रद्धा भवतु इति अहम् इच्छामि तदर्थं मया किं करणीयं किमपि करणीयं नास्ति वा माता मातुः धर्मपालनं करोति चेत् मातुः उपरि कस्य श्रद्धा भवति पुत्रस्य वा पुत्र्याः वा श्रद्धा भवति माता माता एव नास्ति चेत् कः कथं श्रद्धां ददाति <laughs> <laughs> श्रद्धा भवितव्या इत्युक्ते कस्य दायित्वं तदर्थमेव वदन्नस्मि मम वाक्यस्य उपरि अन्येषां श्रद्धा भवतु इति अहं चिन्तयामि चेत् श्रद्धा भवति वा न बहुजनाः तदेव कुर्वन्ति किल इदानीम् अमेरिकन् प्रेसिडेण्ट् अस्ति सः चिन्तयति मम वाक्यस्य उपरि सर्वे श्रद्धां यच्छन्तु जनाः श्रद्धां यच्छन्ति वा न वा सर्वे न किमर्थं न ददाति तस्य उपरि किमर्थं श्रद्धां न ददाति तस्य प्रवृत्तिकारणेन किल श्रद्धा कदा कथं जनाः यच्छन्ति एकस्य उपरि श्रद्धा ददाति केवलं तस्य स्थानं दृष्ट्वा स्थानेन अपि वयम् अनुसरणं कुर्मः सत्यं किन्तु स्थानेन श्रद्धां न दद्मः भेदः अवगच्छति स्थानेन न मिलति तद् केन तद् मिलति धर्म आचरणेन मिलति धर्मः इत्युक्ते कः तदा अस्माभिः बहु सम्यक् अवगन्तव्यं धर्मः इति पदस्य कः अर्थः धर्मः इति पदस्य तदेव एतेषु सर्वेषु श्लोकेषु तदेव अस्ति किल सः एतद् न करोति युद्धं करोति चेत् किं किं भवति इति वदति सः वर्ण आश्रमधर्मः न पालयामः चेत् तस् मरणं पुरुषाणां मरणं भवति पुरुषाणां मरणं भवति चेत् महिलाः किं धर्माचरणं न कुर्वन्ति कुलक्षयः भवति कुलक्षयं भवति चेत् मिश्रणं भवति सङ्करं भवति सङ्करं भवति चेत् किं भवति धर्मनाशः भवति सिस्टमेव गच्छति सिस्टम् न भवति चेत् किं भवति सर्वमपि गच्छति इदानीन्तन गच्छति इति न पूर्वं यत्किमपि सम्पादितमस्ति तदपि गच्छति तदेव किं वदति लुप्तपिण्डोदकक्रियाः पिंड उदकं न प्राप्त ते श्रद्धया करणीयं कार्यमेव किं शराद्धं वयं शराद्धं कुर्मः खलु भारते श्राद्धस्य सम्प्रदायः अस्ति किमर्थं श्राद्धं करोति
कस्य मोक्षं श्राद्धकरणेन कस्य मोक्षं प्राप्नोति अस्माकं अस्माकं मोक्षं भवति वा तेषां मोक्षं भवति वा अस्माकं पितराः पितरस्य इदानीं प्राब्लं भवति मोक्षं किं भवतां चिन्तने मोक्षम् इत्युक्ते किं मोक्षं प्राप्नोति इति भगिनी उक्तवती मोक्षं प्राप्नोति श्राद्धं कुर्मः चेत् मोक्ष मोक्षं न इति उण्णिमहोदयः वदति मोक्षं भवतु मोक्षं न भवतु मम प्रश्नः इदानीं मोक्षम् इत्युक्ते किं न भवतु किं श्राद्धेन श्रद्धा श्रद्धा
भवति उत्तमं श्रद्धया अन्तःकरण अन्तःकरणशुद्धिः भवति मनः सम्यक् भवति मनः सम्यक् भवति बुद्धिः सम्यक् भवति एवं मोक्षमेव प्राप्नोति तत्सर्वं सत्यं किन्तु मोक्षः इति वयं किं चिन्तयामः मोक्षं प्राप्नोति इति वदति किल इदानीं मोक्षः इत्युक्ते किमपि प्राप्नोति वा ज्ञानम् अज्ञानं प्राप्नोति मोक्षं प्राप्नोति दूरवाणीं प्राप्नोमि इति वदामि एतादृशं किमपि मिलति वा मोक्षं प्राप्नोति इति वदति चेत् धनं प्राप्नोति अवगच्छामः अन्यत् किं किं प्राप्नोति सन्तोषं प्राप्नोति सुखं प्राप्नोति समाधानं प्राप्नोति ज्ञानं किं ज्ञानम् इत्युक्ते किम् किं प्राप्नोति ज्ञानप्राप्तिसमये किं प्राप्नोति अज्ञानं गच्छति तदेव सत्यम् अज्ञानं गच्छति तदेव वक्तुं शक्यते तस्मिन् विषये प्रकाशः अस्ति इत्युक्ते कः अर्थः अन्धकारस्य नाशः अन्धकारः नास्ति इति एकस्थितिः एव प्रकाशः अन्धकारस्य अभावः अज्ञानस्य अभावः एव ज्ञानं किल मोक्षम् इत्युक्ते किम् वयं यत्र बन्धनं नास्ति किं बन्धनं तत्र बन्धनम् इत्युक्ते किं भवतां कुतः बन्धनमस्ति इदानीं कुत्र बन्धनमस्ति भवतां बन्धनं कुत्र कोऽपि न बन्धनं न कृतवान् मध्ये बन्धनमस्ति वा शरीर बुद्धिः मन इदानीं पश्य मम शरीरं शरीरम् अहं द्रष्टुं शक्नोमि शरीरस्य बन्धनमस्ति वा अहङ्कारबन्धनं न मम शरीरस्य बन्धनमस्ति वा साक्षात् बन्धनमिति अवगन्तुं शक्यते मम शरीरस्य बन्धनमस्ति वा कुत्र बन्धनमस्ति गृहस्य बन्धनमस्ति वा गृहस्य बन्धनं कथं गृहस्य बन्धनमिति वदति किल किं तद् इदानीं सर्ववत्पदानि वयं यदा कथञ्चित् वदामः मोक्षं प्राप्नोति इति वदामः ज्ञानं प्राप्नोति इति वदामः श्रद्धा अस्ति इति वदामः किम् एतत् सर्वम् इदानीं मम प्रश्नः अस्ति बन्धनम् अस्ति इति वदन्ति भवन्तः शरीरस्य बन्धनमस्ति वा इति मम प्रश्नः अस्ति वा नास्ति अस्ति भवन्तः एव वदन्ति अस्ति नास्ति इदानीं बन्धनम् अज्ञानस्य बन्धनमस्ति अज्ञानेन बन्धनमस्ति वा अज्ञानस्य बन्धनमस्ति वा अज्ञानेन बन्धितमस्ति किल शरीरस्य बन्धनमस्ति इति वदन्ति किन्तु पश्यतु बन्धनम् इति किं वस्तुतः बन्धनं किम् इति अवगन्तव्यम् इदानीम् उक्तवन्तः अज्ञानेन बन्धनमस्ति अथवा मम शरीरस्य बन्धनमस्ति इति चिन्तयतु कः कृतवान् बन्धनं मनः कृतं मनः किम् मनः कृतम् इति वदति अहङ्कारम् इति वदति अहमेव कृतवती वा अहमेव कृतवान् वा मनः चिन्तन चिन्तनानि मनः इत्युक्ते चिन्तनानि चिन्तनानि कः कृतवान् अहम् एव अहमेव चिन्तनानि कृतवान् अहमेव चिन्तनानि उपयुज्य मम बन्धनं कृतवान् सत्यं चिन्तनानि मम एव खलु मम एव चिन्तनानि कस्य बन्धनं करोति मम एव बन्धनं करोति अहम् एव बन्धनम् अनुभवामि कारणमपि मम चिन्तनम् इति वदति एतत् स्पष्टमस्ति वा भवताम् अथवा वृथा प्रश्नस्य उत्तरं वदति वा परन्तु परन्तु किन्तु नास्ति एतत्
चिन्तनानि स्टाप् भवति वा न वा इति कः पृष्टवान् इदानीं चिन्तनानि एव किमिति वदति मनः इति वदति सः मनः एव मम बन्धनं कृतम् इति वदति एतद् भवन्तः जानन्ति वा न वा इति मम प्रश्नः यु नो देट् आं वा न वा अहं चिन्तयामि न अहमपि न जानामि वयम् एतद् न जानीमः कारण एतस्य ज्ञानस्य नाम एव किं ज्ञानम् एतत् जानाति चेत् अभावः गच्छति एतत् जानाति चेत् अन्धकारः गच्छति
मम चिन्तनम् एव मम मां बन्धनं मम मम चिन्तनानि एव मम बन्धनं करोति इति इदानीं वयम् अङ्गीकृतवन्तः किमर्थम् अङ्गीकृतवन्तः कोऽपि उक्तवन्तः वयं श्रुतवन्तः अथवा पुस्तके कुत्रापि पठितवन्तः वयं ततः पठितवन्तः तेन कारणेन ज्ञातवन्तः न वयं पठितवन्तः श्रुतवन्तः एतत् ज्ञातव्यं चेत् किं करणीयम् इदानीम् अहं श्रुतवान् कस्यापि भाषणे भगवद्गीतायाम् अथवा अन्यत्र कुत्रापि अहं पठितवान् श्रुतवान् ज्ञातवान् किं ज्ञातवान् मम मम मनः एव इत्युक्ते मम मनसि विद्यमानानि चिन्तनानि एव किं करोति भवन्तः उक्तवन्तः तदेव वदतु पुनः परिवर्तनं न करोति मम बन्धनं कृतम् तदेव मम बन्धनं तत् बन्धनात् बहिरागच्छतु तदेव मोक्षः मोक्षः इत्युक्ते ज्ञातुम् अन्य किमपि नास्ति किमपि कष्टमपि नास्ति मोक्षः इत्युक्ते कः बन्धनात् बहिरागमनं कस्य बन्धनात् बहिरागमनं मम बन्धनात् बहिरागमनं मम बन्धनं कः कृतवान् अहमेव कृतवान् किमर्थं एतत् एतादृशकष्टं करोति उपविश्य स्वस्य बन्धनं करोति मम मनः एव मम मनः इत्युक्ते किम् एष उक्तवती चिन्तनानि एव मम मनः इत्युक्ते मम चिन्तनानि कः करोति चिन्तनानि स्वयमेव चिन्तनं करोति किल चिन्तनं नास्ति चेत् किं नास्ति മനഃ നാസ്തി മനഃ നാസ്തി ചെയ്ത് കിം നാസ്തി
അഹം നാസ്മി അതോ ബന്ധനം നാസ്തി ബന്ധനം നാസ്തി ചെയ്ത് കിം അഭവത് മോക്ഷം പരന്തു പുനഃ
പരന്തു എക്സ്റ്റേണൽ ഓബ്ജക്ട് മമ ചിന്തനം ഉദ്ഭയ
എക്സ്റ്റേണൽ വസ്തുനാം കാരണം ബഹിഹി വിദ്യമാന വസ്തൂനി മമ അന്തരംഗെ ചിന്തനം उत्पादयति सत्यं तद् वस्तु स्वीकरोतु
भावः फीलिङ्ग्स्
फीलिङ्ग्स् सर्वम् अनन्तरकार्यमेव परन्तु चिन्तनं च फीलिङ्ग्स् एव चिन्तनमेव चिन्तनकारणेन एव फीलिङ्ग् भवति किल तद् अहं मम इदानीं पश्यतु मेन्हाटन् मध्ये किमपि एकवस्तु अस्ति इदानीं मम किमपि फीलिङ्ग्स् न आगच्छति तेन आगच्छति वा
एक्स्टर्नल् आब्जेक्ट् इत्युक्ते भवान् एक्स्टर्नल् आब्जेक्ट् एव अहमपि एक्स्टर्नल् आब्जेक्ट् एव सर्वेपि एक्स्टर्नल् आब्जेक्ट् एव ते किमर्थं चिन्तनं मम चिन्तनं किमर्थं करोति इदानीं भवती किमर्थं मम अन्तरङ्गे चिन्तनस्य कारणं भवति अल अहम् इदानीं पश्यतु मम अहङ्कारः एव स्यात् किन्तु अहं पृच्छामि इदानीं भवान् वा सः वा एष भगिनी वा एषा वा एतेषां मध्ये अधिकं मम चिन्तनस्य कारणं का भवति मम पत्नी किं कारणं मम इति एक मम इति एककारणं मम पत्नी इति एकः भावः ततः किं तत्र बन्धनं केन कारणेन भवति मम चिन्तनतः एव मम कीदृशचिन्तनतः ममता वा तत् कुतः मम ममता इत्युक्ते किम् अधिकं चिन्तयति तदेव ममता किल मम इति एकः भावः बन्धुत्वं किल अटाच्मेण्ट् बन्धुत्वं बन्धुत्वं कुतः आनीतं मम मनसि टु तौसण्ड् ലെവൻ ജനുവരി ചതുർവിംശതി പര്യന്തം ഏതസ്യാ കിമപ്പി ഭവതി അഹം കിമപ്പി എന്ന ചിന്തയാമി കഥം ചിന്തനമയി ആരബ്ധം വിവാഹ കൃതം കന വിവാഹ കൃത പശ്യതു എതത് കിമപ്പി ഭവതി വയമേവ നിർമ്മാണം കുറുമ ഖലു स्वयमेव निर्माणं कुर्मः इदानीं मातापिता इति निर्माणं कृतवन्तः वयमेव तत् किञ्चित् इदानीम् अवगन्तुं न शक्नुमः इदानीं बन्धनम् इति वयं वदामः मम बन्धनं गृहे मम बन्धनम् अथवा
भत्नी सह मम बन्धनम् अथवा
मम पुत्रे पुत्रः तत्र सर्वत्र मम बन्धनानि गृहे बन्धनम् एतत् सर्वं कः निर्मितवान् अहं कुटुम्बम् इति बन्धनं कः निर्मितवान् अहमेव निर्मितवान् खलु एतादृशबन्धनं वयम् अवगच्छामः किन्तु अहं किमर्थं तस्मिन् कुटुम्बे आगत्य जन्म प्राप्तवान् न जाने खलु मम कुलस्य बन्धनं कः कृतवान् अवगच्छति वा न वा हम्म। मम कुटुम्बस्य बन्धनं केन कृतं केन कृतम् अत्र वदन्ति किल गतश्लोके वा अस्मिन् श्लोके वा इदानीं वदति वर्णसङ्करः भवति चेत् नाशः भवति इति वदति किमर्थं वर्णसङ्करकारणेन कुटुम्बनाशः भवति एतत् सर्वम् इङ्गल् न करणीयं तदर्थं वदामि वयम् अत्यन्त टाप् मोस्ट् चिन्तनविषये वदामः मोक्षविषये अथवा आनन्दः किं तादृश अनुभूति तस्मिन् विषये सम्भाषणं कुर्मः तन्मध्ये जातिविषये चर्चाम् अथवा ब्राह्मणः अथवा क्षत्रियः शूद्रः एतत् सर्वं वदामः वयम् एतत् द्वयं भिन्नम् एकमेक कुटुम्बव्यवस्था अस्ति कुटुम्बव्यवस्था मीन्स् किम् व्यवस्था इत्युक्ते किं वस्तुतः व्यवस्था भवताम् आफीस् मध्ये एकव्यवस्था अस्ति अस्ति वा न वा अस्ति किल अमेरिकन् सिटिसन् भवितव्यं चेत् एका व्यवस्था अस्ति अस्ति वा न अस्ति एतादृश्यः व्यवस्थाः किमर्थं भवा भवान् अथवा भवती गल्फ् राज्यं गच्छति चेत् विशिष्य सौदी अरेब्ये गच्छति चेत् आवरणं धरणीयम् आवरणं मीन्स् एतत् क्लोस् करोति किल तद् विना सौदी अरेबिया मध्ये न शक्यते महिलाः भवती तत्र गत्वा अवतरणं करोति ए अहं स्वतन्त्र इति वदामि जैल् मध्ये स्थापयन्ति विद्यमानस्वातन्त्र्यमपि गच्छन्ति किल पूर्वम् एतद् धृत्वा कुत्रापि अटितुं शक्यते अहम् अधिकस्वातन्त्र्यम् उक्तवती इति कारणेन एका भगिनी चेत् उक्तवती कारणेन स्वीकृत्य जैल् मध्ये स्थापितं विद्यमानस्वातन्त्र्यमपि गतम् अवगतं व्यवस्थायाः पालनं न करोमि സ്വാതന്ത്ര്യം വിദ്യമാനമപ്പി ഗച്ഛന്തി ധർമ്മ പാലനം ന കരോതി വിദ്യ ധർമ്മ ഇത്യുക്തി ഏകൈക സ്ഥാനസ്യ ഏക ധർമ്മ അസ്തി തത് യോഗ്യം വാ അയോഗ്യം വാ ഭിന്ന വിഷയാണ് ഇല്ല യോഗ്യം ഇത്യുക്തി ഉത്തമം വാ അസമീചീനം വാ വയം ന ഭക്തും ന ശക്നുമ കിം ഉത്തമം കിം അസമീചീനം തത് തത്രയവ സ്ഥിത്വ അസ്മാഭിഹി നിശ്ചയ കരണീയ തത് വിന വയം കർത്തും ന ശക്നുമ स्वातन्त्र्यम् इत्युक्ते किं टाप् मोस्ट् स्वातन्त्र्यस्य विषये चर्चां करोति भिन्नविषयः अवगतं व्यवस्थानुसृतस्वातन्त्र्यं तत्र आवश्यकं वा न वा इति के निश्चयं कुर्वन्ति तस्मिन् सन्दर्भे विद्यमानाः पण्डिताः पण्डिताः मीन्स् केवलं जानाति इति न തത്ര ഏ റൂളിംഗ് കുറുവന്തി തേഷാം അനുസൃതം കാര്യം തത്ര ഭവിഷ്യത്തി സത്യം കിട്ടി സമാജസ്യ സമാജമേവ നിർമ്മാണം കരോതി അവഗച്ഛതി സമാജമേവ നിർമ്മാണം കരോതി സമാജേ ജനാധിപത്യം ഇത് വയം വരാമ ഇതാനും ഇല്ല ജനാ ഇച്ഛന്തി ഇത് കാരണേന തത് ഭവിഷ്യതി अहं न इच्छामि तन्मध्ये प्रयोजनं नास्ति कारणं किं जनशक्ति उपरि भवन्तः विश्वासं कुर्वन्ति चेदेव अस्मिन् लोके जीवनं कर्तुं शक्यते अस्मिन् लोके न अस्मिन् राज्ये अन्यराज्ये एवं नास्ति यत्किमपि भवतु एकैकस्य स्थानम् एकैककालः एतत् सर्वं तस्य बाधकं भवति अवगच्छति वा वर्णव्यवस्था इति वदति तेन कथं सङ्करः भवति कथं नाशः भवति इति एकरीत्या सः वदन् अस्ति अवगच्छति किमर्थं नाशः भवति इति वदामि इदानीं पश्यतु मम अन्तरङ्गे एक अध्यापकः अस्ति वर्णः इत्युक्ते तदेव कदापि जन्मना इति न उक्तमस्ति कुत्रापि जन्मना वर्णः इति कुत्रापि उक्तं नास्ति किन्तु वर्णः कथं भवति अन्तरङ्गे विद्यमानवासनाः किं वदन्ति तस्य वासन वासन इत्युक्ते कः अर्थः हेबिट् इण्ट्रेस्ट् स्मेल् न तद् भिन्नं अन्तरङ्गे विद्यमानवासनाः वासनाः इत्युक्ते अस्माकं हेबिट् अनुसृतं वयं मिलामः तेन मेलनेन एव किं भवति गणः एकगणः भवति गणः गण गणः इत्युक्ते गुण अनुसृतं गणः भवति एकगुणस्य जनाः मिलामः सत्यं किल तेषाम् एव एक महागणः भवति तत्र अन्यगणस्य कार्यं तत्र योजयति चेत् किं भवति मिश्रणं भवति खलु तदा किं तस्याः व्यवस्थायाः नाशः भवति विद्यमानव्यवस्थायाः नाशः भवति एतदेव बहुकालतः एवं कृत्वा कृत्वा कृत्वा कृत्वा किम् अभवत् तद् वयम् इदानीमपि चिन्तयितुं शक्नुमः तत् कुटुम्बरीत्या अभवत् कथं कुटुम्बरीत्या अभवत् एककुटुम्बस्य इति कथमभवत् एवं कुत्रापि नियमः नास्ति डाक्टर् पुत्रः स्वाभाविकतया डाक्टर् भवति सत्यं सर्वत्र न शतप्रतिशतं न भवति किन्तु स्वाभाविकतया कारणं किं तस्य तस्य सः बाल्यकालादारभ्य तदेव पश्यति गृहे इदानीं मातापि डाक्टर् अस्ति पितापि डाक्टर् अस्ति इति चिन्तयतु उदाहरणार्थं अथवा सः पश्यति गृहे ते कथं वदन्ति कथं सम्भाषणं कुर्वन्ति कथं जीवन जीवनस्य प्रतिकार्ये तद् स्पर्शः भवति किन्तु तस्य अन्तरङ्गे कीदृशं चिन्तनमस्ति तदनुसृतमेव सः वर्धनं प्राप्नोति किन्तु मातापिता इच्छति मम पुत्रः डाक्टर् एव भवतु इति इच्छति चेत् किं भवति तदपि वर्णसङ्करं भवति तस्य अन्तरङ्गे इच्छा नास्ति किल इदानीं पश्यतु भवन्तः केरळस्य चरित्रं पश्यन्तु केरले ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो प्लस् ज़ीरो प्लस् टु फोर् ईक्वल् टु फोर् फोर् टु इति एकम् इक्वेशन् आसीत् केरळे जानाति तद् डाक्टर् पुलिकेन्स् इति एकस्य महावैद्यः एर्णाकुळं मध्ये विद्यमान एकः प्रसिद्धवैद्यः तस्य पुत्रः तस्य सैन्स् मध्ये ज़ीरो प्लस् ज़ीरो प्लस् टु मार्क् अस्ति तत् तत् धन टु मार्क् कथं प्राप्नोति केनापि प्राप्तुमेव न शक्यते ज़ीरो ज़ीरो सर्वं तत् सः प्राप्तवान् किन्तु तं स्वस्य पिता माता किं चिन्तितवन्तः अथवा तस्य कुटुम्बजनाः किं चिन्तितवन्तः डाक्टर् भवतु सः फिफ्त् इयर् एम् बि बि एस् फोर्त् इयर् एम् बि बि एस् पठनसमये एव तम् अरेस्ट् कृतवन्तः तस्मिन् समये भवन्तः जानन्ति किल पत्रिकासु आसन् चतुश्शतं पञ्चशतं जनान् मेडिकल् कालेज्तः ते गृहीतवन्तः सर्वे अपि टन्तः अतः एव अङ्कानि एते सर्वे डाक्टर् भवन्तु इति केषां चिन्ता मातापितरः तेषां कारणं किं तेषां मस्तके किमपि नास्ति डाक्टर् भवितुम् अन्य कोऽपि भवितुं शक्नोति सः किन्तु इच्छा कथं मम पुत्रः डाक्टर् भवतु एवमेव जाति अपि अभवत् ब्राह्मणाः पूर्वं ये ब्राह्मणाः इति कथ्यमानाः ते चिन्तितवन्तः एतत् कार्यं समाजं किञ्चित् अङ्गीकारं ददाति प्रथमं समाजस्य एव प्राब्लम् अस्ति सर्वेषाम् अङ्गीकारः दातव्यः किल कृषि करोति तस्यापि अङ्गीकारः दातव्यः व्यापारं करोति तस्यापि अङ्गीकारः दातव्यः युद्धं करोति तस्यापि अङ्गीकारः करणीयः अथवा यदा कुलवृत्ति एतादृशं ब्राह्मण इति गृहस्य आत्मीयचिन्तने किं कारणं तस्य किञ्चित् चिन्तयतु ब्राह्मणस्य कार्यं पूर्वम् इत्युक्ते जातिव्यवस्था कथम् अभवत् इति साक्षात् चिन्तयतु तत्र किम् आसीत् तेषां कार्यं सर्वं मानसिकमासीत् सत्यम् अन्तरङ्गे करणीयं कार्यं मन्त्रजपं करणीयः मन्त्रजपं करणीयम् उपरि वक्तव्यं नास्ति तस्य अन्तरङ्गे एव विद्यमानं कार्यं सः करोति वा न वा इति कः जानाति कोऽपि न जानाति अन्ये केऽपि न जानन्ति अलसजीवनमपि कर्तुं शक्यते अवगच्छति वा यद् वदामि तद् अवगच्छति सः मन्त्रं किमपि न करोति मन्दिरे पूजा करणीया तस्मिन् समये तत्र उपविश्य वृथा निद्रां करोति इति चिन्तयतु कः जानाति केपि ज्ञातुं न शक्नुवन्ति किन्तु क्षत्रियः युद्धं न करोति चेत् शीघ्रम् अवगच्छामः अवगच्छति किल क्षत्रियः अपि युद्धं न करोति यदा युद्धं भवति तदा एव अवगच्छामः सत्यं क्षत्रियः अपि एकवर्षं वर्षद्वयम् इदानीं पश्यतु पाकिस्तानसैनिकाः अथवा भारतस्य सैनिकाः अत्रत्य सैनिकाः कथं सुखेन जीवनं कुर्वन्ति इति कदाचित् वयं पश्यामः किमपि कार्यं न करणीयं मिलिट्रि मध्ये एकः पञ्चदशवर्षाणि मिलिट्रि मध्ये अथवा कुत्रापि सैन्ये कार्यं कृत्वा प्रत्यागच्छति भवान् किम कस्मिन्नपि युद्धे भागं स्वीकृतवान् वा न युद्धं नासीत् तस्य कार्यमेव नास्ति सः तदानीं सम्यक् भोजनं करोति एक्ससैस् करोति एतत् सर्वं वयं सर्वे कर्तुम् इच्छामः शरीरं सम्यक् स्थापयितुं तस्य प्राब्लं नास्ति ततोपि अग्रे वैश्यः वैश्यः सम्यक् व्यापारं न चालयति बहु शीघ्रं ग्रामेषु दृश्यते किल वयं पठामः किल यदा भारतस्य गत गवर्मेण्ट् कथं गतं यत् गवर्मेण्ट् ततः पूर्व वाजपेयी गवर्मेण्ट् पराजयस्य कारणं किं पलाण्डुमूल्यम् अधिकम् अभवत् पलाण्डु किं वदति पलाण्डु आलू न आलू अपि आलू पलाण्डु सवाळ ओनियन् ओनियन् ओनियन् ओनियन् मूल्यम् अधिकम् अभवत् सर्वत्र प्रचारः कारणं जनानां बहु सम्बन्धः अस्ति ओनियन् सह उत्तरभारतस्य समग्रजनाः ओनियन् आलू नास्ति चेत् जीवनं तेषां कष्टं तदा एकसप्ताहस्य सप्ताहद्वयस्य एकमासस्य कार्यं तत् ततोपि अधः अस्ति शूद्रः इति अधः इति चिन्तयन्ति जनाः एकदिनं सः स्वच्छं न करोति इति चिन्तयतु एकं दिनम् अथवा एकसप्ताहम् अत्र कोऽपि गार्बेज् स्वीकर्तुं न आगच्छति गार्बेज् न स्वीकरोति कथं भवति अत्यन्तप्राधान्यं समाजे कस्य अस्ति शूद्रस्य तस्य कार्यम् एकदिनं नास्ति चेत् वयम् अवगच्छामः वैश्यस्य एकसप्ताहपर्यन्तं न अवगच्छामः शू क्षत्रियस्य एकमासम् एकवर्षपर्यन्तमपि कदाचित् न अवगच्छामः ब्राह्मणस्य तु भवान् जन्मनि एव कदाचित् न अवगच्छति कारणं सः वदति वा न वदति वा मन्त्रं किन्तु तदेव कार्यम् अधिकश्रद्धया करणीयम् तद् कदा अवगच्छति इदानीम् अहम् एकसमष्टिरूपेण विवरणं कृतवान् एकसमाजस्य विवरणं कृतवान् एतदेव भवन्तः व्यष्टिरूपेण पश्यतु भवतां शरीरस्य पश्यतु किल मम शरीरे एकशूद्रेण करणीयं कार्यम् अहं करोमि किल मम हस्तद्वयं तत् कार्यं करोति एकशूद्रस्य कार्यं सर्वं करोति मम शरीरे तत् कार्यं न करोति चेत् बहु शीघ्रं वयम् अवगन्तुं शक्नुमः स्नानं न करोति इति चिन्तयतु शौचालयं गच्छति प्रक्षालनं न करोति इति चिन्तयतु दन्तधावनं न करोति इति चिन्तयतु वयं बहु शीघ्रम् अवगच्छामः क्षत्रियेण अल अनन्तरं वैश्येन करणीयं कार्यं किं किञ्चित् व्यापारः व्यापारः इत्युक्ते कुटुम्बं चालनीयं तदर्थम् अहम् एकसप्ताहे लीव् स्वीकरोमि चेदपि कुटुम्बं चलति किल एकमासस्य अपि चलति किन्तु अधिककालम् अहं लीव् स्वीकरोमि चेत् किं भवति उद्योगं गच्छति अथवा मया गृहे धनं न भवति किमपि कार्यं मया करणीयमेव तत्सर्वं बहिस्तात् फोर्स् भवति करणीयमेव तृतीयम् अस्ति किं योगासनं व्यायामः शरीरं फिट् करणीयं करोति चेत् केवलं शनिवासरे करोति चेत् पर्याप्तम् अन्यथा कोऽपि न पश्यति तस्मिन् विषये किन्तु मन्दं मन्दं किम् आगच्छति स्थूलः भवति अथवा डयबेटिक्स् भवति अथवा किं किमपि भवति किल थैरोयिड् भवति भिन्नभिन्नकारणानि भवति किन्तु ब्राह्मणवृत्ति मयि एव विद्यमान ज्ञानं पठनीयं मया साधना करणीया आन्तरङ्गिककार्यं मम अन्तरङ्गं शुद्धं करणीयं तदर्थं किं करणीयं ध्यानं करणीयं खलु അഥവാ ശിക്ഷ പഠനം കരണീയം സ്തോത്രാണി പാരായണം കരണീയം മനഃ ശുദ്ധം കരണീയം മനഃ പ്രക്ഷാളനം കരണീയം ഏതത് കാര്യമാവുന്ന കരോമി ചേതപ്പി ജീവനം കർത്തും ശക്യത് തദേവ ഇതാനി അസ്മാകം സാമാന്യതേ സർവേഷാം ജീവനെ വയമേതദർത്ഥം പഞ്ചനിമേഷമപി അസ്മാകം ധ്യാനം കർത്തും വ പാരായണാർത്ഥം വ ദീപജ്വാലനാർത്ഥം വന്നു ഇളത്തി പഞ്ചനിമേഷമപി നാസ്തി അസ്മാകം वयं द्वादशघण्टामपि कार्यं कुर्मः इति वदामः किं कार्यं करोति एकवारम् एकैकस्य कार्यं स्वयम् उपविश्य चिन्तयित्वा मध्ये किं कार्यं कृतवान् मम कार्यस्य आत्यन्तिकफलं किम् मया कृतस्य कार्यस्य मध्य पाकं कृतवती पाकं कृतवती भवती भवत्याः धार्मिकरीत्या भवती पाकं न कृतवती चेत् उत्तमफलं करोति वा विपरीतफलं करोति वा विपरीतं किल मया वस् उत्तमानि वस्तूनि स्वीकृत्य पाकः करणीयः तद्धर्मः खलु मया मम पात्राणि उत्तमानि पात्राणि भवेत् आलुमिनियं पात्रे अलोमिनियं कुक्कर् मध्ये प्रेशर् कुक्कर् मध्ये अहं पाकं करोमि कारणं किं समयः नास्ति मम किं भवति गृहे विद्यमान सर्वेषां कृते केन्सर् दद्मः मम वाक्यं न वैद्यान् वैद्यानां समीपे पृच्छतु प्रतिदिनम् आगच्छति अलोमिनियं पात्रे करोति चेत् एवं भवति अथवा नोन् स्टिक् इति वदति तस्य तद् गच्छति अनन्तरमपि वयम् उपयोगं कुर्मः तस्य अनन्तरम् उपयोगं करोतु कीदृश अपायः अस्ति तस्य अथवा प्लास्टिक् बोटिल् मध्ये जलं पिबामः किल प्लास्टिक् बोटिल् मध्ये जलं स्वीकृत्य वयं कार् याने स्थापयामः किञ्चित् कार्यानस्य वा वातं वातावरणानुसृतं तस्य भेदः भवति तद् जलं पिबामः एतत् सर्वं लघु लघु कार्याणि उक्तवान् बहु सामान्यकार्याणि एतादृशकार्याणि अपि धार्मिकरीत्या न करोति चेत् तदेव कुलधर्मस्य पालनं कुलधर्मस्य पालनं न करो एतदहं व्यष्टिरूपेण उक्तवान् व्यष्टिरूपेण मीन्स् पूर्वतनश्लोकस्य अधिकसम्बन्धः तस्य मम वैयक्तिकरीत्या मम धर्मः मया पालनीयः खलु तस्य पालनम् अहं न करोमि चेत् किं भविष्यति मम कुलसङ् कुलसङ्करः भवति किं सङ्करः भवति इत्युक्ते समग्रसमाजस्य इदानीं पश्यतु अस्मिन् गृहे माता एवमेव करोति तस्मिन् भवत्याः गृहे एवमेव करोति भवत्याः गृहे एवमेव करोति इदानीं भगिन्याः गृहे अपि एवमेव करोति सर्वेषां गृहे करोति करोति करोति कस्य संस्कारः भवति एषः कुटुम्बस्य कुलस्य संस्कारः भवति खलु तस्मादेव एकैककुलस्य एकैकसंस्कारः अस्ति इति वदति भारतं भारतीयाः അഥവാ കിമപി തത്രത്യ വാതാവരണം തത്രത്യ കേവലം വാതാവരണം മനുഷ്യസ്യ സ്വഭാവ മമ ജീൻ കുത ഭാരതസ്യ കില മമ കൃത്തെ കഥാചിത് കിം മമ ഷുഗർ ഭവതി കിം മമ പ്രഷർ ഭവതി എത്തത് ഭിന്നം കില സ്വീഡൻ ഗത്വ പശ്യത് സ്വീഡൻ ജനാ ബഹു ജനാ സന്തി सर्वे स्वीडन् मध्ये विद्यमानाः सर्वे उन्नतजनाः सन्ति चैनाजनाः स्वाभाविकतया वामनजनाः सन्ति अत्र वदति सामान्य हैट् इत्युक्ते भवतां सामान्य हैट् एतावत् भवेत् तदर्थं चैनाजनान् स्वीकृत्य एलास्टिक् कर्तुं शक्नुमः वा न तेषु तेषां नासिका एवं भवति सत्यं किल तादृशं नासिका वयं वदामः सौन्दर्यस्य लक्षणम् एवम् अस्ति इन्दिरागान्धी नासिका एवम् एवम् आसीत् तस्य नासिका किं वदामि तद् कुटिल् भवति किल तत् स्वीकृत्य एवम् आकर्षणं करोति वा कोऽपि न सर्वाणि अवयवानि पश्यन्तु भिन्नं नेत्रं भिन्नं कर्णं भिन्नं किल एवमेव अन्तः अपि न भवति वा अन्तरङ्गे अपि एवं भवेत् किल तस्य कियत् उष्णम् आवश्यकं तस्य शरीरे कियत् शैत्यम् आवश्यकम् एतत् सर्वं सर्वस्य समान एतद् वच् किं वदामि समान मापनं मापिका स्कैल् मापनं न करणीयं मनुष्यस्य भेदः अस्ति किल प्रदेशानुसृतभेदः भवति जन्म अनुसृतभेदः भवति बीजं कुतः अस्ति तदनुसृतभेदः भवति बीजं बहु मुख्यत्वमस्ति कुत्र इति कारणं आम्रवृक्षस्य बीजं भवान् भारते स्थापयतु अथवा अत्र आनीय स्थापयतु तत्रत्य आम्रवृक्षः अत्र आपिल् वृक्षः भवति वा न भवति किल अत्र भवति चेत् आम्रवृक्षः एव भवति नो चेत् न भवति सर्वं न भवति अत्र अत्रत्य भूमिः भिन्न अत्रत्य सर्वं तत्र वयं कर्तुं न शक्नुमः तत्र किं भवति तदनुसृतं तस्य मनुष्यस्य संस्कारः कृतः अस्ति एतत् किमर्थं वदामि एतदेव कुलम् इति वदति इदानीम् अत्र वदति पितृपैदामहानामपि नष्टं भवति कुल एतद् लुप्तपिण्डोदकक्रिया इति वदति किल कथं लुप्तपिण्डोदकक्रिया भवति तपि मानसिकव्यापारं द्विविधम् इदानीम् अत्र व्यक्तिद्वयमपि चिन्तनीयं सङ्क सङ्करः कथं भवति व्यक्तिमध्ये भेदः भवति चेत् प्रथमं व्यक्तिमध्ये चिन्तयतु सङ्करः व्यक्तिमध्ये कथं भवति इति चिन्तयतु इदानीं पश्यतु भारते जन्म प्राप्तव्यः अथवा भारते जन्म प्राप्तवान् सः अत्र आगतवान् अस्मत्सदृशजनाः इदानीं प्राक्टिकल् तद् अधिकमस्ति वयम् अत्र जीवनं कुर्मः अस्माकं पुत्राः भवन्ति अस्माकं श्रद्धा अस्ति कस्मिन् विषये पिण्डक्रिया करणीया वयं सर्वे अङ्गीकुर्मः तेषां कृते ये मृतवन्तः तेषां कृते पिण्डक्रिया करणीया अथवा तेषां श्राद्धस्य आचरणं करणीयं श्रद्धा इत्युक्ते कस्मिन् कस्मिन् विषये श्रद्धा करणीया तेषां ते मन्दिराणां विषये तदेव समाजं भवति चेत् समाजे यदा पश्यामः चेत् तेषां मन्दिराणाम् उपरि श्रद्धा आसीत् सत्यम् अथवा अन्यत् गुरु गुरुवाक्यस्य उपरि पालनमासीत् आचार्यः इत्युक्ते पश्यतु तत्र अध्यापकः इत्युक्ते कथं पश्यति अत्र वयम् अध्यापकः इत्युक्ते कथं पश्यामः पिता कथं पिता इति पश्यति बन्धुत्वं तदेव कुलं किल पिता माता मातुलः अथवा पितुः ज्येष्ठः पितामही पितामहः एतेषां सर्वेषां कृते अस्माकं किम् आसीत् श्रद्धा आसीत् किन्तु मम पुत्रः भवति अत्र तस्य श्रद्धा न्यूनं भवति वा न निश्चयेन न्यूनं भवति किल प्रथमं कस्य उपरि श्रद्धा गच्छति दूरे दूरे यद्यदस्ति तत्सर्वं पितामहः प्रपितामहः अथवा तेषाम् आचरणं गृहस्य एकैक आचरणं भवति मम गृहस्य आचरणमस्ति प्रतिवर्षं वयम् एतावत् दानं दद्मः उत्तमोत्तम आचरणानि सन्ति किल सर्वम् असमीचीनं न किन्तु तद् गतम् अथवा मम गृहस्य एकः आचारः अस्ति एतावत् भूमितः एतावत् किं वदामि धान्यम् अहम् उत्पादयामि मम गृहे मम पिता पितामहः प्रपितामहः सर्वे तत् कृतवन्तः तदाचरणं वयं त्यजामः एकः एकः एकम् एकम् एकं गृहस्य अथवा स्वस्य पालने त्यक्त्वा अस्माकं बहु शीघ्रम् अवगच्छामः अस्माकं पुत्राः वयम् अस्माकं पिता अथवा पितामहः फोर् जनरेशन् पश्यतु ओन्लि फोर् जनरेशन् वयं दृष्टवन्तः तदेव अग्रे किमपि न पश्यतु कथं भेदः आगतः तदेव कुलस्य नाशः इति वदति एतत् कुत्र भविष्यति तदेव अवगन्तव्यम् अस्माभिः किल वर्णसङ्करकारणेन इदानीं एषः किं करोति अर्जुनः किं करोति तस्मादेव भगवान् उत्तरं न वदति तस्य अर्जुनः किं वदति सर्व इदानीं वयं वदामः अत्र सर्वहिन्दुजनानां संस्कारः गतः सर्वहिन्दुजनानां मध्ये भवान् नास्ति वा भवतः अपि प्रश्नः अस्ति किल भवान् कृतवान् एकः तेषु प्रमुखः भवान् इत्युक्ते मम जीवने अपि तदेव चलति अत्र तदापि व्यक्तित्वं वयं न अवगच्छामः अवग अवगच्छति आहत्य इदानीम् अस्माकं भारतस्य कुले किं किम् अस्ति इति वयं सर्वे आवश्यकं चेत् भाषणं कुर्मः एस् ऐ लिखामः आवश्यकं चेत् अथवा अन्यान् पाठयामः सर्वं कर्तुं शक्नुमः किन्तु मम जीवने किं किम् अभवत् इति वयं न चिन्तयामः सत्यं वा न एतदेव अर्जुनस्यापि अभवत् अर्जुनः इदानीम् अर्जुनेन किं चिन्तनीयमासीत् इदानीं वर्णसङ्करः भवति युद्धं भवति चेत् एतस्य युद्धस्य कारणं किम् अधर्मः युद्धं भवितव्यमेव इदानीम् अन्यमार्गः नास्ति तस्मिन् समये अहं युद्धं न करोमि तस्य कारणानि एतानि इति वयं वदामः युद्धं करणीयम् इत्युक्ते किम् इदानीम् अहं चिन्तयामि अथवा महोदय चिन्तयति अथवा महोदय चिन्तयति सः चिन्तयति कोऽपि चिन्तयति एतस्य समापनं करणीयम् इत्युक्ते अस्माभिः किं करणीयं युद्धं करणीयं किं युद्धं करणीयं मम गृहे तादृशं न भवतु इति मया निश्चयः करणीयः तदानीमेव अस्मत्सदृश अर्जुनानां किं भवति अड्जस्ट्मेण्ट् कुर्मः एतदेव भवतु चिन्ता नास्ति तदेव सः वदति किल तदेव सः वदति कः वदति अर्जुनः किं वदति इदानीम् अहं युद्धं न करोमि मया युद्धं कर्तुं न शक्यते अहं न मम आवश्यकता नास्ति भूमि एव सम्यक् भवति इति कोऽपि अत्र आगत्य वदति इति चिन्तयतु कृपया भवतां गृहे यदा पुत्रस्य जन्मदिनं भवति तस्मिन् समये प्लास्टिक् वा अन्य किम् अस्ति फोम् वा फोम् तत् स्टरफोम् तस्य उपयोगं न करोतु इति एकः सम्यक् आगत्य बोधयति वयं किं वदामः सर्वं सम्यक् एव सः यद् उक्तवान् उत्तमम् अभवत् किन्तु मम पुत्रस्य जन्मसन्दर्भे मास्तु सत्यम् अथवा मम पुत्रस्य मम पुत्र्याः जन्म जन्मदिनं वयं होटेल् मध्ये आचरणं कुर्मः होटेल् मध्ये एतदेव कुर्वन्ति किल तस्मात् मया निश्चयः करणीयः किम् धर्मः कः मम पुत्र्याः जन्मदिनाचरणं भारतीयरीत्या अहं करोमि भारतीयरीत्या करोति चेत् किं मन्दिरं गच्छति नास्ति गृहे एव करोतु किं करणीयं गृहे किं करणीयं प्रथमं दीपं ज्वालयतु अनन्तरं सर्वे मिलित्वा प्रार्थनां करोतु किल सः सम्यक् भवतु इति अनुग्रहं करोतु पिता पितामहः ज्येष्ठाः सर्वे गृहे भवन्ति सर्वेषां पादनमस्कारं करोतु इति पुत्र्याः पुत्रस्य समये वक्तव्यं तदा किं भवति तस्य अहङ्कारः किञ्चित् अधः आगच्छति सः किं भवति तदा ओ एते सर्वे मम ज्येष्ठाः इति पश्यन्ति एते सर्वे मम ज्येष्ठाः इति दर्शनं कुत्रत्य दर्शनं भारतीयदर्शनं भारतीयदर्शनम् इत्युक्ते एते सर्वे मम ज्येष्ठाः इति अहं यदा पश्यामः मयि विद्यमान अहङ्कारः गच्छति सत्यम् अनन्तरम् एतस्य संस्कारस्य पालनं मया करणीयम् इति इच्छा गच्छति कथं करोति चेत् मातापिता गृहे एवं जन्मदिनस्य आचरणं कारयति किमपि स्वीकरोतु जन्मदिनमिति अहम् उदाहरणार्थम् उक्तवान् नामकरणं किल षोडशसंस्काराः सन्ति किल ഗർഭാധാനം പുംസവനം സീമന്തോന്നയനം ജാതകർമ്മം നാമകരണം एवम् अन्त्येष्टिपर्यन्तं सिक्स्टीन् संस्काराः सन्ति गर्भाधानं ततः आरम्भः भवति कथं गर्भधारणं करणीयम् पश्यतु एकः संस्कारस्य नाशः भवति चेत् किं भवति गर्भधारणं कथं करणीयं पितामाता तेषां कावकेळिसन्दर्भे अज्ञात्वा पुत्रः भवति चेत् पुत्रस्य स्वभावः तदेव भवति कस्मिन् दिने कस्मिन् समये कदा तेन करणीयम् इति चिन्तनं करणीयं किल एवम् अस्ति किल भारते गर्भाधानम् इति संस्कारं स्वीकृत्य पठतु पतिः कथं भवेत् पत्नीः कथं भवेत् तस्मिन् समये तस्याः अलङ्कारः कथं भवेत् तस्याः पत्युः विषये चिन्तनं कथं भवेत् पत्युः पत्नीविषये चिन्तनं कथं भवेत् तस्मिन् दिने प्रातःकाले होम एतत् सर्वं करणीयं तस्य मन्त्राः कीदृशमन्त्राः सन्ति गर्भाधानविषये तदनन्तरं यदा शिशुः उदरे आगच्छति द्वितीयतृतीयमासे तस्य स्मरणः आगच्छति इति आधुनिकशास्त्रं वदति खलु तृतीयमासे तस्य किञ्चित् किञ्चित् स्मरणः आगच्छति तदानीं किं करणीयम् पत्न्याः तृतीयमासः यदा चलति तस्मिन् समये एव गर्भाधानं पुंसवनम् इति संस्कारः पुंसवनम् इत्युक्ते केचन होमाः एव मन्त्रहोमाः एव तत्र किं किं कस्य कस्य होमः करणीयः हवनं करणीयं कस्य कस्य इत्युक्ते तस्य धूमः तया आघ्राणं करणीयं तया श्वासः करणीयः तस्य तदनन्तरं तादृशमन्त्राः श्रोत्रद्वारा श्रोतव्यम् अनन्तरं तया करणीय कानिचन कार्याणि सन्ति तस्याः शरीरेण तत् करोति चेत् गर्भाधानं पुंसवनं सीमन्तोन्नयनम् अनन्तरम् अष्टममासे वेगसंस्कारः पुत्रः यदा जन्म प्राप्य प्रथमम् आगच्छति तदनन्तरं नामकरणम् एकं सामान्यविषयं वदामि नाम स्थापनीयं कथं सङ्करः भवति इति वदामि नामस्थापनसमये अस्माकम् एकः संस्कारः आसीत् मातुलः अथवा पिता कोऽपि नाम स्थापयति कर्णे नाम आह्वानं करोति किं कथं नाम आह्वानं करोति सः कस्य नाम आह्वानं करोति शिव पार्वती अथवा विष्णु स्वस्य कुटुम्बस्य अनुसृतम् ईश्वराणां नाम आह्वानं करोति कर्णे अनन्तरमेव नाम ददाति कीदृशनाम ददाति കട്ടു മുട്ടു കിട്ടു ഇതിൽ നിന്നാ സർവനാമന അപ്പി കിം ഭവതി അർത്ഥ ഭവതി കില നാമ ഭവതി തസ്യ അർത്ഥ ഭവതി അർത്ഥ ഭവതി തസ്യ ഭാവന ഭവതി ഭാവന ഭവതി തസ്യ അനുഭവ ഭവതി അനുഭവ ഭവതി തദൈവ സഹ ഭവിഷ്യത്തി സത്യം ഇതാനും പശ്യത് കോപ്പി എത്ര പത്മകുമാര ദുഷ്ട തത് ഏതത് ഇതി വദതി ചേത് മധ്യേ മമ ദുഃഖം ഭവതി വന്നു कथं तदभवत् सः तत्रैव वदतु इति चिन्तयामि चेत् पर्याप्तं किल नाम्ना सह मम एकीकरणम् अभवत् किल विद्यालयतः एक सर्टिफिकेट् एव दत्तवान् पद्मकुमारः फस्ट् रेङ्क् इति कियोन् आनन्दः तत् स्वीकृत्य सर्वत्र अटामः तत्र काचन् मध्ये स्था गृहे स्थापयामः तेन सर्टिफिकेट् उपयुज्य मम अद्यपर्यन्तं किमपि उपयोगः न अभवत् किन्तु अहं तत् पश्यामि सर्वदा किं कार् किं कार्यं मम नाम तत्र अस्ति नाम भवतु एतत् शरीरं वा भवतु कथम् आगच्छति इति पश्यतु कुटुम्बतः खलु संस्कारः ततः बहिरागच्छति चेत् किं भविष्यति बन्धनं भवति अथवा नाशः भवति ततः बहिरागमने तद् मानसिकमेव एतत् सर्वं मया मम विषये वैयक्तिकरीत्या प्रथमं चिन्तनीयं खलु जाति इति न जाति भिन्नम् अनन्तरं वर्णः इति भिन्नं वर्णः इति वैयक्तिकरीत्या अपि वयम् अवगन्तुं शक्नुमः अनन्तरं सामाजिकरीत्या अपि वयम् अवगन्तुं शक्नुमः एकैकस्य अन्तरङ्गे अथवा तस्य अग्रिमजन्मन इतोपि अग्रे चिन्तयामः चेत् अग्रिमजन्म भवति किल तस्य कारणं किम् तदापि अवगच्छ अस्माकं चिन्तनमेव मम नेक्स्ट् जन्म तस्य कारणमेव अहम् इदानीं मम वासना वासनायाः निर्माणम् अहमेव करोमि किल इदानीं अहं भिन्नभिन्न लघु लघु वृथा वासना न आगच्छति लघु लघु लघु लघु लघु कारणैः अहं भिन्नभिन्नभिन्नकार्याणि तस्मादेव अहं वदामि एक डाक्टर् गृहे डाक्टर् भवितुम् अर्हता अधिकमस्ति किन्तु डाक्टर् एव भवितव्यमिति किमपि नास्ति अथवा डाक्टर् गृहे विद्यमानः कदाचित् अग्रिमजन्मनि डाक्टर् भवति नो चेदपि पितामाता डाक्टर् एव भवति कारणं किम् पुत्रः तद्भवतु भवतु भवतु भवतु इति कस्य अधिकचिन्ता मातुः पितुः एव अधिकवासनं पुत्रस्य अधिकवासनं कापि न भवति सः यत्र कुत्रापि गत्वा तस्य कार्यं पश्यति सः अनन्तरं सः विरोधेनैव पश्यति किन्तु पश्यतु तादृशकारणैः एव वर्णविषये चिन्तनम् अस्माकम् अन्तरङ्गे भवति अहं किं वदामि इत्युक्ते वैयक्तिकरीत्या वयं युद्ध अस्माभिः युद्धं करणीयम् वैयक्तिकरीत्या अस्माभिः युद्धं करणीयं कुत्र युद्धं करणीयं मम चिन्तनैः सह एव मया युद्धं करणीयं तद् न करोमि अहं तत् कर्तुं न इच्छामि किमर्थं न इच्छामि मम स्वभावः जातः कथं मम स्वभावः जातः वासनाकारणेन वासना कथं त्यक्तुं शक्नुमः तदेव भगवान् वदति अन्य कोऽपि मार्गः नास्ति भवता किं करणीयम् युद्धं करणीयमेव किल अभ्यासः इत्युक्ते युद्धं भवतः अन्तरङ्गे विद्यमान एतादृशचिन्तनानि सन्ति किल मया तद् भवितव्यं मया एतद् भवितव्यं मया तद् करणीयम् एतत् एतादृश भवतः चिन्तनानि सन्ति अथवा अहं ब्राह्मणः अस्मि अहं क्षत्रियः अस्मि अहम् एतदेव कति जनाः सन्ति वदन्ति जातिमध्ये अहं ब्राह्मणः किन्तु कति जनाः सन्ध्यावन्दनं कुर्वन्ति सन्ध्यावन्दनं कति जनाः कुर्वन्ति अनन्तरं किं ब्राह्मणः सः किमर्थं वदति तादृशं वृद्धा एतत् स्वीकृत्य स्थापयति चेत् ब्राह्मणः भवति वा न अहं क्षत्रियकुले उत्पन्नः कोऽपि स्पैडर् पश्यति चेत् बोधहीनः भवति किं क्षत्रियः सः कुलमहिमा का किल एव एतादृश सर्वं वैयक्तिकरीत्या वयं सर्वे एवमेव तदेव भगवान् मध्ये रक्षा नास्ति भव भवतः भवता एव ज्ञातव्यं भवतः अन्तरङ्गे कीदृशचिन्तनमस्ति अर्जुनस्य अन्तरङ्गे क्षत्रियत्वमस्ति इति बहु पूर्वं सः प्रूव् कृतवान् अस्माकम् अन्तरङ्गे किम् अस्ति इति कः अवगच्छति स्वयं कः अवगच्छति स्वयमेव मम पिता अवगच्छति माता अवगच्छति इति न चिन्तयतु एते सर्वे मम बान्धवाः एते अवगच्छन्ति एते वदन्ति एते मां सम्यक् नयन्ति न अथवा मम उद्योगं मम वदति वयं सर्वदा एवमेव वदामः किल अहं सम्यक् एतत् कर्तुम् इच्छामि भोः किन्तु मम उद्योगतः मम समयः नास्ति कः उक्तवान् उद्योगे गत्वा भवान् बन्धनं करोतु इति उद्योगं न करोतु इति कुत्रापि न वदति एवं न चिन्तयतु വയം ബഹുത്ര उत्तमकार्याणि कर्तुं तदेक विघातम् इति वयं चिन्तयामः मम उद्योगकारणेन मम अहम् एतत् न करोमि अहम् एतस्मिन् गृहे जन्म प्राप्तवती अथवा प्राप्तवान् इति कारणेन अहं न करोमि ओ अहं तस्य गृहे जन्म प्राप्नोमि चेत् सम्यक् आसीत् अहं सर्वं करोमि बहवः चिन्तयन्ति किल उपविश्य एतत् न मया अत्रैव जन्म प्राप्तव्य कथम् अहमेव एतत् सम्पादितवान् गतजन्मनि मम आग्रहः आशा अमेरिका गन्तुं तादृशतपः कृतवान् स्यात् अहं नो चेत् कथं ट्रम्प् काले वयम् आगच्छामः एतावत् सिम्पल् विसा प्राप्य वयम् आगत्य अत्र उपविश्य चर्चां कुर्मः खलु निश्चयेन वयम् एतत् कृतवन्तः तस्मिन् विषये पुनः पुनः दुःखं न करोतु अत्र स्थित्वा किं करणीयं तत् चिन्तयतु युद्धं करोतु इति भगवान् वदति युद्धं करणीयमेव इति युद्धमिति अन्यत् न स्वीकरोतु स्वस्य उपरि एव युद्धं स्वस्य अन्तरङ्गे एव युद्धम् अन्येन युद्धविषये अत्र न वदति स्वयं युद्धं करणीयम् एव भवान् किमपि किमपि तस्य एतत् न वदतु ओ मम अनुजः चेत् मम ज्येष्ठः भारते अस्ति सः एतत् सर्वं मासे एकवारं मन्दिरं गन्तुं शक्नोति प्रतिदिनमपि मन्दिरं गन्तुं शक्नोति कारणं तस्य गृहस्य समीपे एव अहं गन्तुं न शक्नोमि अहं किं करोमि तस्मात् अहम् इतः धनं प्रेषयामि किमर्थं भवान् मन्दिरं गन्तुं न शक्नोति कः उक्तवान् अत्र आगच्छतु इति ज्येष्ठः प्रेषितवान् मम न अनावश्यकतया बहु सरलमिति भवति वयं वदामः मम मातरं पितरं द्रष्टुम् अहं बहु इच्छामि अहमपि वदामि एतत् सर्वं बहु इच्छामि किन्तु किं करोमि अहम् अमेरिकायाम् अस्मि ते तु तत्र किल ते सर्वे मिलित्वा मां प्रेषितवन्तः भवान् तत्र अमेरिकां गत्वा तिष्ठतु इति अहमेव इष्टेन आगतवान् अनन्तरम् अहं वदामि इदानीं मम समयः नास्ति मया तत् कर्तुं न शक्यते एतादृशविचाराः यदा आगच्छन्ति स्वस्य अन्तरङ्गं न अङ्गीकरोति इति वदति तदा युद्धं करोतु करणीयं चेत् करणीयमेव तत्र अन्यमार्गः नास्ति इति तदेव वैयक्तिकरीत्या वयं वर्णसङ्करः इति स्वीकुर्मः चेत् समाजे चेत् तदेव इदानीं पश्यतु भारतीयानां मध्ये किमस्ति चैनादेशीयानां मध्ये किमस्ति सर्वेषां तदेव किल अत्र यदा भवन्ति तेषां स्वत्वं कथं नष्टं भवति के स्वत्वस्य पालनं कुर्वन्ति ते तत्रापि विजयं प्राप्नुवन्ति कथमत्र जूयिष् जनाः सर्वं प्राप्तवन्तः खलु कथं लोकस्य उन्नतस्थाने इदानीं मुसल्मान् जनाः सन्ति चिन्तनीयं किल अहं दशवर्षेभ्यः पूर्वं चिन्तयन् आसम् एते किमपि न पठन्ति मूर्खाः मया सह पठितवन्तः सर्वे मूर्खाः आसन् मुसल् मुसल्मान् जनाः इदानीम् एकैक एतद् टेररिस्ट् पश्यामि सः डाक्टर् अस्ति सः इञ्जिनियर् अस्ति सर्वे आधुनिक एजुकेशन् सम्यक् प्राप्तवन्तः कथं तेषां तदापि तेषां धर्म उपरि सर्वं सम्यक् वा उत्तमं वा इति अहं न उक्तवान् किन्तु कथं वर्धनं प्राप्नोति इति पश्यतु तावदेव उक्तं खलु अस्माकं दृष्ट्या सम्यक् तत् नास्ति तेषां दृष्ट्या एतत् सम्यक् नास्ति तत्सर्वं मानसिकव्यापारः मनुष्यस्य किल मनुष्यः राक्षसः भवति चेत् किं कर्तुं शक्यते किन्तु वयं किं वर्णसङ्करः भवति चेत् वयं किमपि न कुर्मः मनुष्यः अपि नास्ति राक्षसः अपि नास्ति मृगः अपि नास्ति मनुष्यः किं किं मृगं करोति इति कार्याणि अद्य करोति सत्यं मनुष्यस्य किमर्थं बुद्धिः मनुष्यस्य विवेचनं किमर्थं विवेकः आवश्यकः किन्तु मनुष्यः यद्यद् तस्य बुद्धिम् उपयुज्य विवेकम् उपयुज्य करोति तत्सर्वं मनुष्येण करणीयं वा मृगेण करणीयं कार्यं वा वयं बहु अद्भुतम् इति तत् सर्वं तां शक्तिं प्राप्तवन्तः एतां शक्तिम् इदानीम् अणुशक्तिनिर्माणं कृतवन्तः ताम् अणुशक्तिम् उपयुज्य उत्तमकार्यं कृतवन्तः अन्येषां नाशं कृतवन्तः नाशं लोकं सर्वं भये अस्ति अद्य कारणं किम् भयस्य कारणं किम् वयं वयमेव तादृशानि वस्तूनि निर्माय वयमेव तत्र तत्र संरक्षणं दत्वा वयमेव तस्य संरक्षणं कुर्मः वयं सर्वे भीताः मनुष्यकुलस्य नाशः एकम् एकं बृहत् बृहत् द्रष्टुं शक्यते मनुष्यकुलेन मनुष्यकुलस्य मृगकुलस्य मध्ये सङ्करं भवति चेत् एतद् भवति मनुष्येण करणीयकार्यं मनुष्येण करणीयं किल मृगकुलेन करणीयकार्यं तत् करोति एतत् प्रपञ्चस्य एक तालमस्ति तालम् इत्युक्ते एक सङ्गीतमस्ति प्रपञ्चस्य एक श्रुतिः अस्ति श्रुतिः भिन्नं करोति चेत् गीतं विना भविष्यति तदेव समग्रगीतायां वा वेदान्ते वा एतादृशग्रन्थेषु वदति तत् कुतः आरम्भः तदेव अस्माभिः पठनीयमस्ति कुतः तस्य स्वस्य अन्तरङ्गतः तदेव अस्माकम् आचार्याः उक्तवन्तः പിണ്ഡാണ്ടമേവ ബ്രഹ്മാണ്ടം ഭവിഷ്യത്തി പിണ്ഡാണ്ടം ഇത്യുക്തി ഏക അണു ഏക പിണ്ഡ ശരീരം സമഗ്ര പ്രപഞ്ചം ഭവതി കില കഥം വയം അവഗന്തും ശക്നുമോ ഏക ബിന്ദുത എതത് ശരീരം അഭവത് കേലോ പ്രഥമം ഏക ബിന്ദു എവ ആസീത് ഇതാനും കിയത് ബൃഹത് ശരീരം അഭവത് സയമേവ എതത് പ്രപഞ്ചമപി ഇതേവ പ്രപഞ്ച അഭവത് तस्मात् वयम् अत्र परिहारं कुर्मः चेत् प्रपञ्चे अपि परिहारः भविष्यति न्यूनातिन्यूनम् अस्माकं दृष्ट्या तस्मात् कुत्र प्रयत्नः करणीयः युद्धं करोतु अर्जुन प्रयत्नं करोतु प्रवृत्ति करोतु कुत्र स्वस्य स्वयम् अन्तरङ्गे एकैक लघु लघु लघु लघु परिवर्तनम् आनयतु इत्यर्थः तदेव चिन्तयामः समापयामः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति